From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao. voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ສຳລັບແລງນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຕ້ອງການໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂ ອງທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນໃນປະເທດຈໍແດນ ບົດລາຍງານ ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ບົດລາຍງ ານກ່ຽວກັບສັນຍານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງອາຊຽນ ຈາກກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍບົດບັນ ນາທິການ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບແລງວັນອາທິດທີ 4 ກຸມພານີ້ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດສົງຄາມກັບອີຣ່ານ ທ່າມກາງການປະ ຕິຍານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ວ່າຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນໃນປະເທດຈໍແດນ ຊຶ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກທະຫານບ້ານທີ່ໄ ດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ລັດຖະສະພາໄດ້ກົດດັນໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈໂຈມຕີຄືນ ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ່ງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປຕື່ມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການ ໂຈມຕີປະຊາຊົນອິສຣາແອລໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ ນັກຂ່າວ VOA ນາຕາລີ ພາວ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເຊິ່ງພຸດທະສອນມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ທຳນຽບຂາວແ ມ່ນກຳລັງຖືກກົດດັນໃຫ້ຕອບໂຕ້ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນໃນປະເທດຈໍແດນ ເຊິ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກທະຫາ ນທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ທີ່ປະຕິບັດການໃນປະເທດຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ອີຣ່ານແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີ ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຫຼື ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປຂອງຂະເຈົ້າ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງການເຄື່ອ ນໄຫວຕໍ່ໄປໃດໆ ຈາກແທ່ນກ່າວຄຳປາໄສນີ້ ຫຼື ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປລັດໜ້າທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າມື້ວານນີ້ ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ ພວກເຮົາຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນໃນຕາຕະ ລາງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເວລາຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດມັນຕາມການເລືອກຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນຖານະເປັນຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການ ຈະເຮັດມັນຕາມການຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ເທັດຈິ ງທີ່ວ່າ ກຸ່ມທີ່ວ່ານີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍເຕຫະຣານ ແມ່ນຫາກໍໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງທະຫານອາເມລິກັນໄປ ແຕ່ທ່ານເຄີບີໄດ້ກ່າວວ່າ ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງ We are not looking for a war with Iran. ທ່ານ John Kirby ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດສົງຄາມກັບອີຣານ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຄວາມຂັດແຍ່ງກັບລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວທາງການທະຫານ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣານໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໄ ດ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທ່ານ Nasser Kanaani ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣານກ່າວວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແມ່ນກະທັ້ງກັບອາເມລິກາ ຢູ່ໃນ ຫຼື ຢູ່ນອກພາກພື້ນ ສາທາລະນະ ລັດອິດສະລາມອີຣານເຊື່ອໝັ້ນໃນຂໍ້ແກ້ໄຂທາງການເມືອງຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ່ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ຫົວໜ້າອົງການ NATO ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ຊີ້ມືໄປໃສ່ອີຣານ We see Iran continue to destabilize the region. ທ່ານ ເຈນ ສະໂຕເທນເບີກ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາເຫັນອີຣານສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ ອີຣານຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການ ໜູນຫຼັງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນທະເລແດງ ການປະພຶດຂອງເຕຫະຣານໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໂລກທີ່ບໍ່ມີກົດລະບຽບເປັນຄືແນວໃດ ເຊິ່ງມັນຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ ແລະ ອັນຕະລ າຍ ໂລກທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາມີລາຄາແພງກວ່າເກົ່າ ທ່ານ ເບີນາດ ຮັດສັນ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ CIA ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າແຜນຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດ ຖ້າມັນແມ່ນ ເຊິ່ງມັນໄ ດ້ເລີ່ມເມື່ອ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນຮຸນແຮງຂຶ້ນນັ້ນ ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລົ້ມແຫຼວ ໃນຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຈໍແດນ ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກການໂຈມຕີຂອງ ໂດຣນ ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່ານີ້ໝາຍເຖິງຂັ້ນຕອນໃໝ່ໃນຄວາມຂັດແຍ່ງນີ້ That represents a new dimension of ທ່ານ ເອເມີ ສະໄບເລ ນັກວິເຄາະການເມືອງກ່າວວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວການໂຈມຕີນີ້ໝ າຍເຖິງມິຕິໃໝ່ຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງນີ້ ການແນເປົ້າໃສ່ທະຫານອາເມລິກັນໃນປະເທດຈໍແດນ ຫຼື ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຈໍແດນ ໝາຍຄວາມວ່າການແນເປົ້ານີ້ແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍອອກຈາກຊີເຣຍໄປຫາອີຣັກ ແລ ະ ຕອນນີ້ໄປຫາຈໍແດນ ສະນັ້ນຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງ ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທ່ານ Joe Biden ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍຜູ້ກ້າຫານ 3 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີໃສ່ໜຶ່ງໃນຖານທັບຂອງພວກ ເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍການໄວ້ອາໄລສຳລັບທະຫານ 3 ຄົນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງພວກທ່ານໝົດທຸກຄົນ ພຸດທະສອນ ວີໂອເອ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເຂດປາຊີຟິກຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ແພັດ ຄອນຣອຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນນາວຣູ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນ ຄົງ ຫຼັງຈາກສາທາລະນະລັດທີ່ນ້ອຍໆດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປ່ຽນການຮັບຮູ້ທາງດ້ານການທູດຈາກໄຕ້ຫວັນໄປສູ່ຈີນ ອອສເຕຣເລຍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ່ມຂຶ້ນວ່າ ປັກກິ່ງພວມຫາທາງທີ່ຈະຂະຫຍາຍອິດທິພົນທາງດ້າ ນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕົນຕື່ມອີກ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ນອກນັ້ນ ທ່ານຄອນຣອຍ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕີມໍຕາເວັນອອກ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຟິວ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ຊຶ່ງໄພສ ານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ອອສເຕຣເລຍຖືວ່າຕົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແຕ່ຈີນພວມມີຄວາມທະເຍີທະຍ ານຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໃນບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນເຫຼົ່ານີ້ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານແພັດ ຄອນຣອຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເຂດປາຊີຟິກ ຜູ້ຊຶ່ງ ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດນຳດ້ວຍ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຕີມໍຕາເວັນອອກ ແລະ ປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນນາວຣູ ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ການເດີນທາງຂອງທ່ານແ ມ່ນເພື່ອເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມຂຶ້ນ ໃນການເປັນພາຄີທີ່ລົງລຶກ ແລະ ມີມາເປັນເວລາດົນນານກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດທັງສອງຂອງພວກເຮົາ ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ ທ່ານຄອນຣອຍ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈ ະຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕຳຫຼວດແກ່ຕີມໍຕາເວັນອອກ ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເຄີຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອິນໂດເນເຊຍ ກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນປະເທດເອກະລາດ ເງິນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຕຳຫຼວດຕີມໍຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມ ະຊາດ ແລະ ປາບປາມແກ້ງອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ ໃນມື້ວັນພຸດ ລັດຖະມົນຕີຄອນຣອຍ ກໍໄດ້ໄປຮ່ວມສະຫຼອງວັນເອກະລາດປີ 2024 ຂອງນາວຣູ ແລະ ອີກເທື່ອໜຶ່ງໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍທີ່ມີມາຢ່າງ ເລິກເຊິ່ງ ທ່ານເດີກ ແວນ ເດີ ຄລີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສທີ່ສະຖາບັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ແຄນເບີຣາແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະ ຮັກສາອິດທິພົນຂອງຕົນໄວ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທ່ານແວນ ເດີ ຄລີ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ

ຄືຈີນ ຊຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວອາດຈະມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກທີ່ອອສເຕຣເລຍເຄີຍມີ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ອອສເຕຣເລຍມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນ ເລື່ອງ ທ່ານຄົງຮູ້ດີ ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ນາວຣູ ຊຶ່ງເປັນສາທາລະນະລັດນ້ອຍໆ ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງດ້ານການທູດກັບຈີນ ແລະ ຕັດຄວາມສຳພັນກັບໄ ຕ້ຫວັນ ທ່ານແວນ ເດີ ຄລີ ກ່າວວ່າ ຈີນແມ່ນມີຄວາມທະເຍີທະຍານເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ You're talking about a handful of countries that are spread a long way out from each other with relatively small populations that are relatively poor ທ່ານກຳລັງເວົ້າກ່ຽວກັບບັ ນດາປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຢັງຢາຍກັນຢູ່ຢ່າງກະຈັດກະຈາຍຫ່າງໄກກັນ ໂດຍມີພົນລະເມືອງຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ ມີສະພາບທີ່ຂ້ອນຂ້າງທຸກຍາກ ຈີນພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເພື່ ອໃຫ້ຕົນສາມາດຫຼໍ່ຫຼອມກົດລະບຽບຂອງໂລກ ແລະ ບາງທີອາດມາພ້ອມກັບສາມສິ່ງນຳດ້ວຍ ທຳອິດແນ່ນອນແມ່ນໄຕ້ຫວັນ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າເຖິງຂົງເຂດນີ້ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດໃໝ່ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແ ຫ່ງຢູ່ໃນໂລກ ບ່ອນທີ່ທ່ານຍັງຄົງສາມາດມີປະເທດທີ່ຮັບຮູ້ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການລະຫວ່າງປະເທດອື່ນໆ ທ່ານ ແວນເດີຄຣີ ກ່າວວ່າ ບັ ນດາປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນປາຊີຟິກ ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈີນໃນທີ່ປະຊຸມສາກົນ ຮວມທັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເຂົ້າຂ້າງກັບປັກກິ່ງໃນການແຂ່ງຂັນກັບສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວງຊີງອິດທິພົນ ຢູ່ໃນໂລກ ອອສເຕຣເລຍໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບໃນຄວາມສຳພັນກັບຈີນ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022 ຂອງ ລັດຖະບານທີ່ເປັນກາງອຽງຊ້າຍຢູ່ແຄນເບີຣາ ຄວາມສຳພັນໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ ຍ້ອນເລື່ອງທີ່ມາຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນຫາພູມສາດການເມືອງ ແລະ ການຂັດແຍ້ງໃນດ້ານການຄ້າອື່ນໆ ນາຍົກລັດຖະມົ ນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ປະເທດທັງສອງຍັງຈະມີການບໍ່ລົງລອຍກັນກ່ຽວກັບບັນຫາບາງຢ່າງຢູ່ ພວກນັກວິເຄາະທຳນາຍວ່າ ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປັກ ກິ່ງ ແລະ ແຄນເບີຣາ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາອິດທິພົນຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມຂຸ້ນຂ້ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ ໄພສານ ວີໂອເອ ການທີ່ລັດຖະບານທະຫານຂອງມຽນມາສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານກາ ນເມືອງຂອງຕົນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອາຊຽນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫຼວງພະບາງອາທິດແລ້ວນີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນສັນຍານວ່າລາວ ຫຼື ອາຊຽນມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນມຽນມາແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ອນແອຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ຈີນສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ພູມສາດຂອງມຽນ ມາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຊ້ຳ ບົວສະຫວັນ ຈະນຳເອົາຄຳເຫັນຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນນາມທີ່ເປັນປະທານຂອງອາຊຽນສຳລັບປີນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ອາລຸ ນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ໃຫ້ເປັນທູດພິເສດຂອງອາຊຽນສຳລັບມຽນມາ ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໄວວາ ພາຍຫຼັງທີ່ລາວເລີ່ມເປັນປະທານອາຊຽນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງມັນສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາວທີ່ເປັນປະເທດນ້ອຍກວ່າໝູ່ໃນກຸ່ມນີ້ ໄດ້ພະຍາຍາມທຳໜ້າທີ່ໃນການເປັນປະທານຂອງຕົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ອີງຕາມ ດຣ ແອນດຣູ ເວລສ໌ ແດງ ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບລາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ສ ະຖາບັນສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາວ່າ ລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ເປັນນັກການທູດອາວຸໂສ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທີ່ສຸດຂອງຕົນໃຫ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບດ້ານນີ້ ສິ່ງນັ້ນສຳລັບ ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ຄິດວ່າມັນເປັນສັນຍານໃນທາງບວກ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງລາວ ເຂົາເຈົ້າຖືເອົາບົດບາດໃນການເປັນປະທານອາຊຽນຢ່າງຈິງຈັງ ເຂົາເຈົ້າຢາກປະກອບ ສ່ວນ ຖ້າຫາກວ່າຕົນສາມາດແກ້ໄຂວິກິດການນີ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ ທາງການລາວກໍຄືພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ດີວ່າ ວິກິດການໃນມຽນມາ ມັນເປັນບັນຫາຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ອາຊຽນກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລ າວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາລຸນແກ້ວ ສົມຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດແບບນີ້ ແຕ່ວ່າການທີ່ທ່ານຈະໂຊກດີ ຫຼື ໄດ້ຜົນດີກວ່າປະເທດອື່ນທີ່ເປັນປະທານອາຊຽນໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນຍັງເວົ້າໄດ້ຍາກ ນັບແຕ່ລັດຖະບານທ ະຫານມຽນມາເຮັດລັດຖະປະຫານໃນປີ 2021 ມາ ໃນເດືອນເມສາຂອງປີດຽວກັນນັ້ນ ອາຊຽນກໍໄດ້ເລີ່ມຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການເມືອງຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບ ສູງຂອງອາຊຽນ ໂດຍເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນ ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ຍອມສົ່ງໃຜເລີຍເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມລະດັບສູງທີ່ວ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າໃນປີ 2024 ນີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງການເມືອງຂອງຕົ ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອາຊຽນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງເຊັ່ນນີ້ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ໃຫ້ທັດສະນ ະວ່າ ມັນເປັນສັນຍານທີ່ດີທີ່ພວກຜູ້ນຳທະຫານທີ່ຍຶດຄອງມຽນມາໃນເດືອນກຸມພາ 2021 ຈາກລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາທິປະໄຕຂອງທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູຈີ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າລະ ດັບສູງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຢູ່ເມືອງປະຫວັດສາດຫຼວງພະບາງຂອງລາວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ ເຈສັນ ທາວເວີ ຫົວໜ້າຫ້ອງກ ານມຽນມາ ຢູ່ສະຖາບັນສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດປະຈຳຢູ່ບາງກອກ ເວົ້າວ່າ ການທີ່ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ບໍ່ໄດ້ພົບພຽງແຕ່ລັດຖະບານທະຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄປພົບກັບຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານແຕ່ຫົວທີເຊັ່ນນີ້ ແ ມ່ນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ວ່າການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ຄືບໜ້າໄດ້ນັ້ນ ມັນຍັງເປັນການຍາກຢູ່ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ Now is that Laos has I think the opportunity ຂະນະນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລາວມີໂອກາດ ແລະ ກໍມີຄົນສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຊັບ ພະຍາກອນຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ລາວກໍກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທ້າທາຍທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນມຽນມາ ທ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ໄປໂດຍຜ່ານທາງອີເມວວ່າ ການທີ່ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາຕົກລົງສົ່ ງຕົວແທນທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານການເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອາຊຽນນັ້ນ ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ອນແອຂອງຝ່າຍທະຫານ ຫຼາຍກວ່າສັນຍານບົ່ງບອກຄວາມຄືບໜ້າ ໂດ ຍທີ່ລັດຖະບານທະຫານປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃນສະໜາມລົບ ແລະ ໂດຍທີ່ມີຈີນໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງອິດທິພົນຕໍ່ແນວໂນ້ມຄວາມຂັດແຍ່ງ ໃຫ້ເປັນໄ ປໃນທາງທີ່ເອື້ອອຳນວຍຜົນປະໂຫຍດດ້ານຍຸດທະສາດພູມສາດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ມັນເຮັດໃຫ້ບົດບາດຂອງອາຊຽນໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ວິກິດການນີ້ ຍິ່ງມີຄວາມບໍ່ຈະແຈ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອ າດຈະຖືກຈຳກັດຫຼາຍກວ່າຊ້ຳ ໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ພາກພື້ນ ແລະ ຕໍ່ໂລກ ເລື່ອງນີ້ ລວມມີການແກ້ໄຂອິດທິພົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງນັກກໍ່ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ທີ່ພົວພັນກັບການຄ້າມະນຸດ ການຫຼ ອກລວງ ແລະ ການສໍ້ໂກງທາງອອນລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕາມຊາຍແດນມຽນມາກັບໄທ ແລະ ລາວ ຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ ເວວສ໌ ແດງ ກໍໃຫ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ລາວ ໃນນາມເປັນປະທານຂອງອາຊຽນປີນີ້ ກໍຄົງຍັງ ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ພໍເທົ່າໃດ ເພາະການທີ່ຈະເອົາຝ່າຍທະຫານ ແລະ ກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານເຂົ້າມາຫາກັນ ແມ່ນຍາກເກີນກວ່າຄວາມສາມາດຂອງອາຊຽນທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ບົວສ ະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ແລະ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຜູ້ດຳເນີນລາຍການຈະໄດ້ນຳເອົາບົດເພງມ່ວນໆ ໃນສອງສຽງເພງມາເປີດບັນເລງໃຫ້ທຸກໆທ່ານຮັບຟັງ ເຊິ່ງ ໃນບົດເພງທຳອິດນີ້ມີຊື່ວ່າ ຄິດເຖິງ ຂັບຮ້ອງໂດຍ ບຸນວຽງ ແລະ ປະພັນໂດຍທ່ານ ສົມລິດ ໄຊຍະບຸນຊູ

ສ່ວນບົດເພງທີສອງມີຊື່ວ່າ ສິ້ນສຸດກັນເຖີດໜາ ຂັບຮ້ອງໂດຍທ່ານ ວໍລະເດດ ດິດທະວົງ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານໄປຮັບຟັງພ້ອມໆກັນໄດ້

ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າແມ່ພັນງົວຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 42 ພັນໂຕ ໃນປີ 2024 ເພາະໃນທົ່ວປະເທດ ມີແມ່ພັນງົວທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຈີນ ພຽງແຕ່ 20 ພັນໂຕເທົ່ານັ້ນ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດບັນນາທິການ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັ ດຖະບານສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ ລະບອບການປົກຄອງຂອງອີຣານໄດ້ແຂວນຄໍທ້າວ ໂມຮຳມັດ ໂກບາຣູ ອາຍຸ 23 ປີ ລາວເປັນຜູ້ປະທ້ວງຊາວອີຣານທີ່ຮູ້ຈັກກັນເປັນຄົນທີເກົ້າ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນການມີສ່ວ ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລະບອບການປົກຄອງໃນປີ 2022 ທີ່ໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດ ພວກປະທ້ວງຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຫຼັງຈ າກການເສຍຊີວິດຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ ໃນລະຫວ່າງຖືກຄຸມຂັງໂດຍຕຳຫຼວດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນຖານບໍ່ໃສ່ຜ້າຄຸມຫົວທີ່ເອີ້ນວ່າ ຮີຈັບ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພວກປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິໄດ້ພົບກັບກຳລັງ ທີ່ໂຫດຮ້າຍ 500 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ແລະ ຈຳນວນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຍັງຕິດຄຸກຢູ່ ທ້າວ ໂກບາລູ ທີ່ປາກົດວ່າສູ້ຊົນກັບພະຍາດທາງ ຈິດ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນຖານສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼັງຈາກການດຳເນີນຄະດີທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ແລະ ບັນດາກຸ່ມສິດທິອື່ນໆ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ເຖິງຄວາມບໍ່ເປັນທຳຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ລາວໄດ້ຮັບໂທດປະຫານຊີວິດ ທະນາຍຄວາມຂອງລາວກ່າວເຖິງການລົງໂທດນັ້ນວ່າໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍສານສູງສຸດຂອງອີຣານ ຫາກແຕ່ວ່າທະນາຍຄວາມໄດ້ຮັບກາ ນແຈ້ງໃຫ້ຊາບຂອງຄຳຕັດສິນປະຫານຊີວິດທ້າວ ໂກບາລູ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າລູກຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ຖືກສັງຫານ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຮອງໂຄສົກຫຼັກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສ ະຫະລັດ ທ່ານ ເວີດານ ປາເທວ ກ່າວປະນາມວ່າ ການໃຊ້ໂທດປະຫານຊີວິດຂອງລະບອບການປົກຄອງ ເພື່ອລົງໂທດປະຊາຊົນສຳລັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເປັນພຽງແຕ່ການໃຊ້ສິດທິມະນຸດຂອງພວກເຂົ າເຈົ້ານັ້ນ ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມີລາຍງານຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຂອງການທໍລະມານ ການບັງຄັບໃຫ້ສາລະພາບຄວາມຜິດ ແລະ ຈຳກັດການໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍ ທັງໝົດນີ້ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເປັ ນບ່ອນທຳລາຍຄວາມເຊື່ອຖືໃດໆ ໃນຄຳພິພາກສາທັງຫຼາຍທີ່ສານຕ່າງໆຂອງອີຣານໄດ້ລົງຄວາມເຫັນອອກມານັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປາບປາມໂດຍລະບອບການປົກຄອງຂອງອີຣານຕໍ່ການປະທ້ວງໃນທົ່ວປ ະເທດຢ່າງຮຸນແຮງ ພາຍຫຼັງການເສຍຊີວິດຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ ສະຫະລັດໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຫຼາຍກວ່າ 10 ຮອບໃນການຕອບໂຕ້ທີ່ແນໃສ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຣານ ລວມທັງພວກສະມາຊິກຂ ອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມ ແລະ ກອງກຳລັງບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ບຸກຄົນອື່ນໆ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສື່ມວນຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາຂ່າວ ສະຫະລັດ ຮອງໂຄສົກຫຼັກ ທ່ານ ປາເທວ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະສື ບຕໍ່ເອົາມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນອີຣານໃນທາງທີ່ເໝາະສົມ ທັງເຫັນໄດ້ ແລະ ບໍ່ເຫັນ ໃນການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພາຄີຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງ ເຂດນຳດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດພຽງແຕ່ວ່າ ເມື່ອມັນມາເຖິງຂັ້ນທີ່ຕ້ອງນຳເອົາລະບອບການປົກຄອງຂອງອີຣານມາຮັບຜິດຊອບສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ດີຂອງຕົນ ລວມທັງການປາບປາມຕໍ່ປະຊາຊົ ນຂອງຕົນເອງ ພວກເຮົາຈະບໍ່ລັງເລໃຈທີ່ຈະເອົາມາດຕະການເລີຍ
ນັ້ນແມ່ນບົດບັນນາທິການ ທີ່ສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ

ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກ ພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ແລະທ່ານຍັງສ າມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່